ຂອງພວກນ້ອງມັນຈະເວົ້າເລື່ອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຫຼືວ່າ civic engagement ຫັ້ນເນາະ ພວກເຮົາຈະໄປເບິ່ງເລື່ອງ ອັນນ່າ ຫົວຂໍ້ ອັນ ມັນແທ້ໆລະແມ່ນ ອັນ legislative process ອັນ governance ເນາະ ມັນຈະເວົ້າເລື່ອງ ອັນນ່າ ການ ການຄຸ້ມຄອ ງ ການບໍລິຫານ ການດຶງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເມືອງຂະເຈົ້າຫັ້ນນະ ລະ ອັນນ່າ ຂອງອີກ 3 ຄົນຫັ້ນຈະເວົ້າເລື່ອງການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເວລານ້ອງມາສະຫະລັດ ມາອົບຮົມ ມາສັງເກດການ ນ້ອງຕົກຢູ່ລັດໃດ ນ້ອງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ ອັນນ່າ ລັດ ອັນນ່າ ຈໍເຈຍ ເຈົ້າ ຢູ່ໃນເມືອງນ້ອຍໆໂຕໜຶ່ງຊື່ວ່າເມືອງ Decatur ມີປະຊາກອນທັງໝົດແມ່ນ 20,000 ກວ່າຄົນ ເຈົ້າ ເມືອງ Decatur ຢູ່ໃນລັດ ອ່າ ຈໍເຈຍ ພາກ ໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ເມືອງນັ້ນແມ່ນເມືອງຄົນຜິວດຳແມ່ນບໍ່ ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນແມ່ນ ອັນນ່າ ປະຊາກອນຄົນຜິວດຳແມ່ນກວມ 90% ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ເຫຼືອແຕ່ 10% ເນາະ ດຽວນີ້ແມ່ນ ອັນນ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍລະແມ່ນຄົນຂາວ ເ ຈົ້າ ເວລານ້ອງມາຢູ່ຫັ້ນ ນ້ອງພັກຢູ່ໃສ ຕອນນ້ອງໄປຫັ້ນ ໄລຍະ ອັນ ວັນຈັນຮອດວັນສຸກຫັ້ນ ພວກເຮົາຈະພັກຢູ່ໂຮງແຮມເນາະ ວັນ ວັນພັກສຸກເສົາຫັ້ນນະ ພວກນ້ອງໄປພັກຢູ່ ອັນນ່າ ນຳເຮືອນຄົນອາເມລິກາ ໂອ ເ ພິ່ນຮັບຕ້ອນ ເຈົ້າ ແບບວ່າເຮັດເປັນໂຮມສະເຕຫັ້ນນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນຢາກໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າວັດທະນະທຳຫັ້ນນະ ຄົນອາເມລິກາກິນຢູ່ແນວໃດ ໃຊ້ຊີວິດແນວໃດ ລະຄັນຊິຮຽນໂຕນີ້ແທ້ ຕ້ອງ ຕ້ອງເຂົ້າເຮືອນເພິ່ນ ເ ພິ່ນເວົ້າແນວນັ້ນເດ ລະກະ ກະແມ່ນອີ່ຫຼີ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດນຳເພິ່ນ ນັ່ງລົມກັນແບບສະບາຍໆ ລະເຮົາກະໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳຂະເຈົ້າຫຼາຍ ມັນບໍ່ ມັນແບບວ່າ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນທາງການ ລະມີຫຍັງເຮົາກະຖາມ ໄດ້ ມີຫຍັງຫັ້ນນະ ຄື ຄືເປັນການຮຽນຮູ້ນອກໂຮງຮຽນຫຼາຍກ່ອນ ເຈົ້າ ມັນມີ 3 ຄອບຄົວທີ່ວ່າໃຫ້ເຮົາ ເພາະວ່າແຕ່ລະອາທິດພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນເດ ທິດທຳອິດຫັ້ນແມ່ນຄົນໂສດເນາະ ທິດທີ 2 ກະແມ່ນ ອັນນ່າ ແມ່ນ ອັນນ່າ city commissioner ເພິ່ນກະ ເພາະວ່າມີຜົວຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລູກ ລູກເພິ່ນແມ່ນອອກເຮືອນໝົດແລ້ວ ລະກະອາທິດສຸດທ້າຍກະແມ່ນ ເອີ ລຸ້ນ ອັນນ່າ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ເຈົ້າ ເປັນ 3 ລຸ້ນເລີຍ ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປຢູ່ນຳ ເລື່ອງອາ ຫານການກິນເດ ເປັນຈັ່ງໃດ
ທຳອິດກໍຍາກເນາະ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ລຶ້ງກິນ ລະແຕ່ ແຕ່ວ່າຂ້ານ້ອຍກະມີປະສົບການ ແບບວ່າເຮົາກະເຄີຍເດີນທາງຕະຫຼອດຫັ້ນນະ ລະກະໄດ້ ໄດ້ອົດກິນຫັ້ນແຫຼະເນາະ ມັນ ມັນບໍ່ເຜັດບໍ່ເຄັມຄືອາຫານເຮົາ ແ ຕ່ວ່າສຸດທ້າຍລະກະ ກະຢູ່ລອດວ່າຊັ້ນເທາະ ກະນ້ຳໜັກລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ ບັດນີ້ຂໍໃຫ້ນ້ອງເວົ້າກ່ຽວກັບວຽກທີ່ນ້ອງໄປສັງເກດການໃຫ້ຟັງແດ່ ເນື້ອໃນລວມໆຂອງໂຄງການລະແມ່ນວ່າ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປອາເມລິ ກາຫັ້ນນະ ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ດຶງເອົາບັນຫາໃດບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຮົາຄິດວ່າມັນເປັນບັນຫາທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສັງຄົມອ້ອມຮອບໂຕເຮົາຫັ້ນນະ ຂຶ້ນມາຂຽນເນາະ ມາຍົກເປັນບັນຫາທີ່ເຮົາຢາກຫາຄຳຕອບວ່າຈັ່ງຊັ້ນເທາ ະ ລະຂອງນ້ອງຫັ້ນໄດ້ຍົກ ອ່າ ເລື່ອງການ ອັນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ອັນນ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກນີ້ຂຶ້ນມາ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນສະພາບ ຢູ່ບ້ານເຮົາ ຄືເຮົາຮູ້ຫັ້ນແຫຼະເນາະ ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ສົມຄວນ ເຮົາ ຮູ້ຕົວເລກຂອງຜູ້ຖືກລະເບີດ ແຕ່ວ່າມັນຍັງບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ແທ້ຈິງເທື່ອ ລະຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາໂຕນີ້ຂຶ້ນມາ ເຮົາກະໄດ້ໄປຢູ່ໃນຊຸມຊົນຫັ້ນແຫຼະ ໄປເບິ່ງວ່າ ເອີ ຕົວເມືອງ Decatur ເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງ ເພິ່ນ ເຮັດວຽກ ເພິ່ນເຮັດ ເພິ່ນໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນແນວໃດ ກ່ຽວກັບຄົນທີ່ ອັນນ່າ you know ເປັນພິການແມ່ນຫຍັງຫັ້ນນະ ມີ policy ແນວໃດ ເອີ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ໂຕເມືອງມັນເປັນ friendly ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ ທີ່ ອັນນ່າ ດ້ອຍ ເອີ ເສຍອົງຄະ ວ່າຈັ່ ງຊັ້ນເທາະ ລະກະ ກະໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງຫັ້ນແຫຼະ ຈາກ ຈາກ ຈາກເມືອງ ຈາກເມືອງໂຕນີ້ ເປັນເມືອງແບບຢ່າງທີ່ດີເລີຍ ແປວ່າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເກືອບທຸກໆຫ້ອງການບໍລິຫານຂອງເມືອງ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ເຮົາໄ ປເບິ່ງໂຄງສ້າງການບໍລິຫານຂອງເມືອງເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຄືເຮົາ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ ອັນນ່າ City Hall ຫັ້ນເນາະ City Manager ໄປ ໄປເບິ່ງສະຖານີຕຳຫຼວດ ສະຖານີດັບເພີງ ສະຖານີ ອັນນ່າ ບໍລິການ ອັນນ່າ public service ຫັ້ນນະ ບໍ ລິການຊຸມຊົນເນາະ ຫຼາຍໆອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທີ່ວ່າມັນມີອົງປະກອບ ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເມືອງມັນເປັນ ຄືເມືອງທີ່ໜ້າຢູ່ ຄືຊຸມື້ນີ້ຫັ້ນນະ ໄປເບິ່ງໂຮງໝໍ ໄປເບິ່ງໂຮງຮຽນ ໄປເບິ່ງກິດຈະກຳພາຍ ພ າຍຫຼັງໂຮງຮຽນ ໄປເບິ່ງວ່າເພິ່ນເຮັດແນວໃດ ຕັ້ງແຕ່ໃຫ້ເດັກຜູ້ນ້ອຍໆມີກິດຈະກຳເຮັດ ລະກະຈົນຮອດຜູ້ເຖົ້າ ແບບວ່າໃຈຄວາມລວມໆລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນເມືອງໜ້າຢູ່ຂອງເບິດທຸກຄົນທຸກໄວຫັ້ນນະ ມີກິດຈະ ກຳອັນໃດແດ່ ກິດຈະກຳກາງແຈ້ງ ກິດຈະ ມັນມີຫຼາຍໆກິດຈະກຳຫັ້ນນະ ເຮົາໄປເບິ່ງວ່າເພິ່ນເຮັດແນວໃດໃຫ້ ໃຫ້ເມືອງມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນທີ່ໜ້າຢູ່